ນີ້ແມ່ນຄວາມມີຊີວິດຊີວາຢູ່ທີ່ສະໜາມຫຼວງແຫ່ງຊາດໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທີ່ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກທີ່ຈັດເປັນເວລາ 3 ວັນ ດົນຕີ ອາຫານ ວັດທະນະທຳ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ສູ ງອາຍຸ ຄົນພິການຢູ່ເທິງລໍ້ຍູ້ ທຸກຄົນມາຮ່ວມກັນເປັນຄອບຄົວດຽວ ງານບຸນນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍມູນນິທິສິລະປະແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດຂອງອິນເດຍ ໂດຍມີທີມງານອາສາສະໝັກຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄົນ ມາຮ່ວມຕົວກັນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 1 ປີ ທ່ານ ກູຊອນ ໂຈກຊີ ໂຄສົກຂອງງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກໄດ້ກ່າວວ່າ This is the fourth edition of the World Culture Festival, the prior three ones, two in India and one ນີ້ແມ່ນງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກຄັ້ງທີ 4 ໂດຍງານບຸນ 3 ຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້ 2 ຄັ້ງແ ມ່ນຈັດຢູ່ອິນເດຍ ແລະ 1 ຄັ້ງຢູ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນເບີລິນ ໂດຍໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ 6 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄປເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຈັດງານ ແລະຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ຄົນເຂົ້າຮ່ວມທາງອອນລາຍ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຫໍສະ ພາຂອງສະຫະລັດ ນັກສິລະປະ 17,000 ຄົນຈາກທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຮັດການສະແດງຢູ່ເທິງເວທີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງ ໂດຍມີຜູ້ນຳຂອງລັດ ແລະຜູ້ນຳທາງການເມືອງຫຼາຍຄົນໄດ້ມາປາກົດຕົວຢູ່ທີ່ນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເດີນທ າງມາຈາກທົ່ວສະຫະລັດ ແລະທົ່ວໂລກ ເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານໃຫ້ແກ່ປາກົດການນີ້ ນາງ ແມຣຽມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຮູສຕັນໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມຮັກ ຊີວິດ ແລະການສົ່ງເ ສີມສັນຕິພາບໃນທົ່ວໂລກ ທ່ານ ເຈມສ໌ ສະໂຕນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອີກທ່ານໜຶ່ງຈາກດາລັສໄດ້ບອກວ່າ
ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກຄືກັນກັບວ່າ ມີຄວາມຮັກ ແລະຄວາມສະຫງົບເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຈົ້າຮູ້ວ່າ ພຽງແຕ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້ກໍຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍ ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງໃຫ້ກັບບັນດາປະເທດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະອາດຈະໄດ້ພົບປະກັບຄົນອື່ນໆອີກ 2-3 ຄົນ ແລະພຽງແຕ່ມີຄວາມສຸກໄປກັບຊ່ວງເວລາທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມປອງດອງ ຜູ້ຈັດງານກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງງານບຸນວັດທະນະທຳໂລກ ແມ່ ນເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍຜ່ານການເຕັ້ນລຳ ແລະ ດົນຕີ ທ່ານ ຊຣີ ຣາວາ ຊານເກີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງມູນນິທິສິນລະປະແຫ່ງການດຳລົງຊີວິດກ່າວວ່າ make us realize that we are one family to bring cultures, civilizations, ເພື່ອເຮັດໃ ຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ເພື່ອນຳເອົາວັດທະນະທຳ ຄວາມສີວິໄລ ມາສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ ບັນດາການສະແດງໃນງານດັ່ງກ່າວ ລວມມີຄະນະນັກສະແດງລະດັບໂລກທີ່ມີກີຕາ 10,000 ໜ່ວຍ ນຳໂດຍ ໄມກີ ຟຣີ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນແກຣມມີ ແລະ ການສະແດງທາງວັດທະນະທຳຈາກເອເຊຍໃຕ້ ແລະ ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ອາຟຣິກາ ອາເມຣິກາ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກ ອາດນະສັກ VOA